ຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ພວກເຮົາທັງສອງມາພ້ອມກັບສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງໂດຍສະເພາະ ສຳລັບມື້ນີ້ເຮົາມີລາຍການຫຍັງແດ່ ອ້າຍສັນຍາ ໃ ນມື້ນີ້ ທ່ານສັນຕິໄຊຈະນຳລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ຈາກນັ້ນອ້າຍສຳລານຈະນຳເອົາບົດເພງທີ່ມ່ວນຊື່ນມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ແລ ະອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ່ອຍ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍຈາກທ່ານສັ ນຕິໄຊໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ທ່ານຮູ້ຈັກວິຕາມິນ S ຫຼືບໍ່ ວິຕາມິນຊະນິດນີ້ກໍຄືກັບວິຕາມິນຊະນິດອື່ນໆ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ສຶກສາແລະຮຽນຮູ້ເຖິງຄຸນປະໂຫຍດຂອງວິຕາມິນຊ ະນິດນີ້ເປັນເວລາດົນນານມາແລ້ວ ວິຕາມິນ S ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງທຸກຄົນດີຂຶ້ນ ຖ້າຄົນເຮົາສາມາດບັນຈຸວິຕາມິນ S ຊະນິດນີ້ໃສ່ຂວດ ກໍຄົງຂາຍດີແນ່ນອນ ວິຕາມິນ S ປ້ອງກັນໂລກໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ ແລະມີ ຜົນຕໍ່ສະພາບຈິດໃຈອີກດ້ວຍ ວິຕາມິນ S ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງສາມາດຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມຕຶງຄຽດໄດ້ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສຸກໃນການເຮັດວຽກ ແລະມີຜົນງານທີ່ດີອີກຕ່າງຫາກ ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີຜົນຕໍ່ອາລົມຂອງທ່ ານຜູ້ຟັງ ຢາກຮູ້ບໍ່ວ່າວິຕາມິນ S ທີ່ເວົ້າມານີ້ແມ່ນຫຍັງ ກໍແມ່ນອັກສອນທີ່ຫຍໍ້ມາຈາກພາສາອັງກິດທີ່ວ່າ Sleep ໝາຍເຖິງການນອນຫຼັບນັ້ນເອງ ຄຳທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຍົກມາເວົ້ານີ້ເປັນຄຳຂອງການບັນລະຍາຍທາງວິຊ າການ ໂດຍທ່ານໝໍ Bernell Baldwin ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານກາຍວິທະຍາ ລະບົບປະສາດແຫ່ງສູນ Lifestyle ຂອງເມືອງ Wildwood ລັດ Georgia ສະຫະລັດອາເມລິກາ ທ່ານຜູ້ຟັງ ມີການແບ່ງການນອນອອກເປັນ 4 ລະດັບ ເລີ່ມຈາກເມື່ອຕື່ນນອນເຊິ່ງເປັນ ລະດັບ 0 ເມື່ອເຊືອບຫຼັບ ແຕ່ຍັງຮູ້ເມືອວ່າເກີດຫຍັງຂຶ້ນຢູ່ຮອບໂຕ ເອີ້ນວ່າລະດັບ 1 ເມື່ອນອນຫຼັບສະໜິດ ເອີ້ນວ່າລະດັບ 4 ສ່ວນລະດັບທີ 3 ກໍຈະຫຼັບປານກາງ ແຕ່ຈະຫຼັບແຈບກວ່າລະດັບທີ 2 ຄົນທີ່ມີສຸຂະພາບດີທົ່ ວໄປ ເມື່ອເຂົ້ານອນຈະເລີ່ມຫຼັບຈາກລະດັບທີ 1 ແລ້ວຄ່ອຍໆຫຼັບໄປຈົນເຖິງລະດັບທີ 4 ລະດັບການນອນທີ່ດີໃນແຕ່ລະຄືນຈະໝູນວຽນໄປມາຕາມ 4 ລະດັບຕະຫຼອດຄືນ ຈາກການສຶກສາຂອງນັກວິທະຍາສາດພົ ບວ່າ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາກຳລັງນອນຫຼັບຢູ່ນັ້ນ ຄື້ນຂອງສະໝອງຈະຊ້າລົງ ແລະມີຄວາມກວ້າງຂະຫຍາຍອອກ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າຄື້ນເດລຕາ ໃນສະພາບນີ້ ເນື້ອສະໝອງສ່ວນນອກທີ່ເອີ້ນວ່າ Cortex ເຊິ່ງຄວບຄຸມຄວາ ມນຶກຄິດ ແລະ ສະຕິປັນຍາ ຈະໄດ້ຮັບການບຳລຸງ ແລະ ເສີມສ້າງ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາພ້ອມສຳລັບການເຮັດວຽກງານໃນມື້ຕໍ່ໄປ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົານອນຫຼັບຢູ່ນັ້ນ ລະດັບຄວາມເລິກຂອງການນ ອນຈະໝູນວຽນກັບມາຫາລະດັບທຳອິດ ເຊິ່ງມີຜົນເຮັດໃຫ້ການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ ແລະ ການຫາຍໃຈໄວຂຶ້ນ ແລະ ມີຈັງຫວະທີ່ບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີ ຄວາມດັນຂອງເລືອດກໍສູງຂຶ້ນ ຄື້ນຂອງສະໝອງ ເຮັດໜ້າທີ່ຖີ່ຂຶ້ນ ໜ່ວ ຍຕາຈະໝູນໄປມາໄວຂຶ້ນ ຊ່ວງໄລຍະນີ້ ກ້າມຕ່າງໆຕາມພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍມີການຄາຍຕົວ ການນອນຫຼັບແບບນີ້ເອີ້ນວ່າ ການຫຼັບແບບ R E M ຫຼື REM ເຊິ່ງຫຍໍ້ມາຈາກຄຳໃນພາສາອັງກິດທີ່ວ່າ Rapid Eye Movement ໝ າຍເຖິງໜ່ວຍຕາມີການເຄື່ອນໄຫວໄວ ໃນຊ່ວງເວລານີ້ ເປັນຊ່ວງທີ່ຄົນເຮົາມັກຝັນເຫັນນັ້ນເຫັນນີ້ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ຈະນອນຫຼັບແບບ REM ເຖິງ 40 ຫາ 50 ເປີເຊັນຂອງເວລານອນ ເມື່ອໃຫຍ່ຂຶ້ ນ ການຫຼັບແບບນີ້ກໍຈະຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງ ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີສຸຂະພາບສົມບູນ ຈະມີຊ່ວງເວລາການນອນແບບ REM ນ້ອຍທີ່ສຸດ ຈາກການທົດລອງເດັກນ້ອຍທີ່ມີ IQ ສູງ ກັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີ IQ ປານກາງ ພົບວ່າ ເດັກນ້ອຍທີ່ມີ IQ ສູງ ນອນ ຫຼັບໄດ້ດົນກວ່າ ແລະ ມີຊ່ວງເວລາຫຼັບແບບ REM ສັ້ນກວ່າເດັກນ້ອຍທີ່ມີ IQ ປານກາງ ສ່ວນຄົນທີ່ມີຄວາມຊຶມເສົ້າ ຈະພົບວ່າມີຊ່ວງເວລານອນແບບ REM ເກີດຂຶ້ນເປັນປະຈຳ ແລະ ມີຄື້ນເດລຕານ້ອຍລົງ ຄຳຖາມທີ່ມີຄົນ ຖາມຫຼາຍແມ່ນ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງນອນບໍ່ຫຼັບດີ ແຕ່ສຳລັບຄົນທີ່ເຮັດວຽກໜັກ ອອກແຮງຫຼາຍ ຈະນອນຫຼັບໄດ້ດີກວ່າ ນີ້ກໍເພາະວ່າເມື່ອໃຊ້ກຳລັງຫຼາຍ ຮ່າງກາຍຈະກະຕຸ້ນ ໃຫ້ສ້າງໂປຣຕີນຊະນິດໜຶ່ງ ນີ້ກໍເພາະວ່າເ ມື່ອໃຊ້ກຳລັງຫຼາຍ ຮ່າງກາຍຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ສ້າງໂປຣຕີນຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ມີຊື່ວ່າ DIPS ຂຶ້ນມາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫຼັບສະໜິດ ການອອກກຳລັງກາຍເລັກໆນ້ອຍໆ 2 ຫາ 3 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ຈະບໍ່ມີຜົນເທົ່າກັບການອອກກຳລັງກາຍຢ່າ ງຈິງຈັງທຸກມື້ ນອກຈາກນີ້ ການເບິ່ງລາຍການ ຫຼື ການເບິ່ງໜັງທາງໂທລະພາບທີ່ຕື່ນເຕັ້ນຫວາດສຽວກ່ອນເຂົ້ານອນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການຫຼັ່ງຮໍໂມນທີ່ເປັນຕົ້ນເຫດຂອງຄວາມຕຶງຄຽດເພີ່ມຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ນອນຫຼັບ ຍາກ ນີ້ກໍເປັນສາເຫດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ນອນບໍ່ຫຼັບ ການກິນເຂົ້າແລງຫຼາຍເກີນໄປ ກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ນອນບໍ່ຫຼັບໄດ້ຄືກັນ ທ່ານຜູ້ຟັງ ການອົດນອນບໍ່ເປັນຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ເພາະມີຜົນຕໍ່ລະດັບປະສາດຂອງຄົນເຮົ າ ການອົດນອນຈະເຮັດໃຫ້ຄື້ນສະໝອງແລ່ນຊ້າລົງຜິດປົກກະຕິ ເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການຈື່ຈຳຫຼຸດລົງ ແລະ ສະມາທິສັ້ນລົງ ເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກບໍ່ມີຄວາມລະອຽດ ການອົດນອນກະຕຸ້ນໃຫ້ມີອາການ ຂອງໂລກປະສາດ ແລະ ໂລກຊຶມເສົ້າ ການອົດນອນເຮັດໃຫ້ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍອ່ອນແອລົງ ເຮັດໃຫ້ເປັນເຈັບເປັນໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍງ່າຍ ຖ້າຄົນໄຂ້ນອນນ້ອຍ ຫຼື ນອນບໍ່ອີ່ມ ຖ້າຄົນໄຂ້ນອນນ້ອຍ ຫຼື ນອນ ບໍ່ອີ່ມ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ອາການນານເຊົາ ເພາະສະນັ້ນ ການອົດນອນຈຶ່ງບໍ່ເປັນຜົນດີຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາຢ່າງແນ່ນອນ ຫຼາຍຄົນພະຍາຍາມບາກບັ່ນທີ່ສຸດ ເພື່ອສ້າງຄວາມສຳເລັດຈົນບໍ່ມີເວລານອນທີ່ພຽງ ພໍ ການເຮັດແບບນີ້ບໍ່ໄດ້ເປັນຜົນດີຫຍັງເລີຍ ແຕ່ຈະກາຍເປັນຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເຮົາເອງ ເມື່ອເຮົານອນຫຼັບ ຮ່າງກາຍຈະຫຼັ່ງຮໍໂມນທີ່ຄວບຄຸມການຈະເລີນເຕີບໂຕ ເພາະສະນັ້ນ ເດັກນ້ອຍ ທີ່ນອນຫຼັ ບພຽງພໍຈະໃຫຍ່ໄວ ບັນຫາຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນ ນອນນ້ອຍ ຫຼື ນອນບໍ່ພໍ ເພາະຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການເຮັດວຽກ ທ່ຽວກາງຄືນ ຫຼື ເບິ່ງໂທລະພາບຈົນເດິກຈົນດື່ນ ຢ່າລືມວ່າການນອນເ ປັນການເສີມສ້າງພະລັງໃຫ້ແກ່ຮ່າງກາຍທີ່ດີທີ່ສຸດ ສະນັ້ນ ຄວນນອນຫຼັບຄືນລະ 7-8 ຊົ່ວໂມງ ນອນໃນບ່ອນມືດ ແລະ ສະຫງົບ ປະຕິບັດຕາມນີ້ ທ່ານຜູ້ຟັງກໍຈະໄດ້ວິຕາມິນ H ຢ່າງແນ່ນອນ ສຳລັບມື້ນີ້ ລາຍການຂອງພ ວກເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງແລ້ວ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສະບາຍດີ ທ່ານ ສັນຕິໄຊ ໄດ້ນຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຖືໂອກາດນີ້ແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພ າບດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ທີ່ຍິນດີຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຟຣີ ຂໍເຊີນທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິທີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ຫຼື ການຕິຊົມອັນໃດ ກໍຂໍໃຫ້ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາໄດ້ເນ າະ ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການ ວິທີແຫ່ງຊີວິດ

ແຕ່ເພງຊີວິດຄຣິສຕຽນຈະໃຫ້ແງ່ຄວາມຄິດໃນການດຳເນີນຊີວິດໃນແຕ່ລະມື້ນຳ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງເພງຈາກອ້າຍສຳລານໄດ້ເລີຍ

ທີ່ຈົບໄປນັ້ນຄືລາຍການເພງຈາກອ້າຍສຳລານ ພະເຈົ້າຊົງເບິ່ງແຍງຮັກສາພວກທ່ານຢູ່ສະເໝີ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ

ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ເລື່ອງລາວທີ່ເຮົາຈະມາເວົ້າກັນໃນມື້ນີ້ ເປັນຫົວຂໍ້ແລກຂອງພຣະບັນຍັດສິບປະການ ຂໍ້ທີໜຶ່ງຈາກຈຳນວນສິບຂໍ້ ຊຶ່ງກ່າວໄວ້ວ່າ ຫ້າມມີພຣະເຈົ້າອື່ນໃດນອກເໜືອຈາກພຣະອົງ ຈາກຖ້ອຍ ຄຳນີ້ ທ່ານຜູ້ຟັງອາດຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ ຄຳສອນນີ້ມີທີ່ມາ ໃນໂລກນີ້ແບ່ງສາສະໜາອອກເປັນສອງກຸ່ມໃຫຍ່

ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ເຊື່ອພຣະເຈົ້າອົງດຽວຫັນໄປກາບໄຫວ້ພຣະອື່ນ ພຣະບັນຍັດສິບປະການຂໍ້ທີໜຶ່ງຈຶ່ງບອກໃຫ້ລະວັງບໍ່ໃຫ້ນັບຖືພຣະອື່ນ ຫຼືນຳສິ່ງໃດໆມາແທນພຣະເຈົ້າ ຄຳສອນນີ້ມີຜົນຕໍ່ຊີວິດຂອງຄົນເຮົ າໃນທຸກວັນນີ້ຢ່າງໃດ ທ່ານຜູ້ຟັງຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດອັນໃດແດ່ ເຮົາມາເບິ່ງກັນລອງເບິ່ງຕີ້ ໃນພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄດ້ບັນທຶກເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຈົ້າທ່ຽງແທ້ ພຣະອົງຜູ້ຊົງພຣະຊົນຊົງດຳລົງຊີວິດຢູ່ຢ່ າງຊົ່ວນິລັນ ພຣະອົງໄດ້ສ້າງຈັກກະວານແລະໂລກຂອງເຮົາດ້ວຍລິດອຳນາດທີ່ມະນຸດບໍ່ອາດຈະຢັ່ງຮູ້ໄດ້ ພຣະອົງໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ມະນຸດໄດ້ຮູ້ຈັກວ່າສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສ້າງໄວ້ ແລະສຸດທ້າຍພຣະອົງໄ ດ້ເປີດເຜີຍພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງ ໂດຍທາງພຣະເຢຊູຄຣິດ ກິດຈະການການປະຕິບັດຂອງພຣະເຢຊູນັ້ນສຸດທີ່ຈະດີງາມ ເພື່ອພຣະອົງຈະເປັນຕົວຢ່າງຂອງຄົນທີ່ມີພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນຊີວິດ ໃນສະໄໝໂບຮ ານ ຄົນຟີລິດສະເຕຍ ປະເທດທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດອິດສະຣາເອນ ປະຊາຊົນກາບໄຫວ້ພະຫຼືເທບພະເຈົ້າ ເຊັ່ນພຣະດາໂກນ ເພື່ອຂໍໃຫ້ພຣະອົງນີ້ປະທານຄວາມອຸດົມສົມບູນໃຫ້ແກ່ພືດພັນທັນຍາຫານ ແລະການຫາຢູ່ຫາກິນ ເພື່ອຈະໄດ້ມີຄວາມມັ່ງຄັ່ງແລະລ່ຳລວຍ ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ທາງຕອນທິດເໜືອຂອງປະເທດອິດສະຣາເອນ ເປັນຊົນເຜົ່າຟີນີເຊຍ ຄົນເຫຼົ່ານີ້ກາບໄຫວ້ພຣະທຽມອີກອົງໜຶ່ງ ຊື່ພຣະອັສ ທາໂຣດ ເພື່ອຂໍພຣະນາງບັນດານໃຫ້ມີລູກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ການບູຊາພຣະອົງນີ້ກະທຳໂດຍການກິນແລະດື່ມ ເສບສັງວາດ ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກເປັນຄົນໂມອັບ ເຂົາກາບໄຫວ້ພຣະໂມເ ຣດ ດ້ວຍການເຜົາເດັກນ້ອຍເປັນເຄື່ອງບູຊາ ເພື່ອໃຫ້ພຣະອົງນີ້ພໍປະໄທ ເພື່ອຈະໄດ້ບັນດານພະລັງອຳນາດແກ່ຄົນທີ່ກາບໄຫວ້ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ທຸກວັນນີ້ສິ່ງຕ່າງໆໄດ້ປ່ຽນແປງໄປ ຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາ ຍອາດຈະບໍ່ກາບໄຫວ້ບູຊາພະທີ່ເຮັດຈາກໄມ້ ຈາກດິນຈີ່ ຊີມັງ ຫຼືໂລຫະວັດຖຸຕ່າງໆ ແຕ່ຫັນມາກາບໄຫວ້ເງິນ ກາບໄຫວ້ກາມາລົມ ແລະອຳນາດ ເໝືອນກັບວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນເທບພະເຈົ້າ ທ່ານຜູ້ຟັງຈະເຫັນສິ່ ງກ່າວມານີ້ໄດ້ຈາກນິດຕະຍະສານຕ່າງໆຕາມຮ້ານຂາຍໜັງສື ພຽງເບິ່ງໜ້າປົກກໍຮູ້ໂລດວ່າພາຍໃນນັ້ນມີເນື້ອຫາກ່ຽວກັບແມ່ນຫຍັງແດ່ ບົດຄວາມທີ່ຂຽນຢູ່ພາຍໃນມັກກ່ຽວຂ້ອງກັບເງິນ ກາມະລົມ ແລະອຳ ນາດ ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ຄົນເຮົາທຸກມື້ນີ້ປາຖະໜາ ນີ້ແຫຼະຄືພຣະຂີ້ຕົວະທີ່ຜູ້ຄົນຮັກແລະກະຫຼົງໄຫຼ ເໝືອນກັບວ່າເປັນເທບພະເຈົ້າ ລອງຖາມຕົວທ່ານເອງລອງເບິ່ງຕີ້ວ່າ ການຫຼົງໄປກາບໄຫວ້ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນ ແມ່ນຫຍັງແດ່ຕໍ່ຊີວິດຂອງຄົນທີ່ຫຼົງບູຊາພຣະເຫຼົ່ານີ້ ຈະທຸ່ມເວລາເງິນທອງ ແມ້ຈະຕ້ອງເຮັດຜິດລະເມີດສິນທຳ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ມາ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ເຮົາເຫັນຢ່າງຊັດເຈນແລ້ວວ່າ ເງິນທອງ ກາມ ະລົມ ແລະອຳນາດລ້ວນເປັນເທບພຣະເຈົ້າທີ່ຂີ້ຕົວະ ເປັນສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍຕໍ່ມະນຸດຢ່າງມາກມາຍ ພຣະບັນຍັດ 10 ປະການ ຂໍ້ທີ 1 ມີເນື້ອຫາຊັດເຈນກ່າວວ່າ ຢ່າກາບໄຫວ້ບູຊາເທບພະເຈົ້າຂີ້ຕົວະ ຢ່າຮັກສິ່ງໃດຫຼື ຜູ້ໃດທີ່ບໍ່ແມ່ນພຣະທີ່ແທ້ຈິງ ຫາກຜູ້ໃດປະຕິບັດເຊັ່ນນັ້ນ ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນຫຼືຄົນນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເຈັບປວດແລະສ້າງຄວາມຜິດຫວັງ ເມື່ອ 40 ປີທີ່ແລ້ວ ມີກຸ່ມຄົນທີ່ຮຽກຕົວເອງວ່າ ບຸບພະຊົນ ຫຼືຮິບປີ້ ເປັນກຸ່ມເຍົາວະຊົນທີ່ ນິຍົມການໃຊ້ເສື້ອຜ້າເກົ່າແລະກະຈົ່ງຜົມຍາວ ທຸກມື້ນີ້ມີໜ້ອຍຄົນທີ່ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຄົນແບບນີ້ ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເບິ່ງເໝືອນກັບວ່າວິທີການຂອງພວກເຂົາຖືກຕ້ອງ ເຂົາປະຕິເສດການບູຊາເງິນທອງຫຼືວັດຖຸໃ ດໆ ຊຶ່ງນັບເປັນສິ່ງທີ່ດີ ແຕ່ເຫດໃດຂະບວນການນີ້ຈຶ່ງຄ່ອຍລົ້ມຫາຍຕາຍຈາກໄປ ເຫດຜົນກໍເພາະພວກເຂົາພະຍາຍາມຂະຈັດປັດເປົ່າເທບພຣະເຈົ້າຂີ້ຕົວະ ຄືເງິນທອງຊື່ສຽງອອກໄປ ໂດຍນຳເອົາພຣະເ ຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້ເຂົ້າມາແທນທີ່ ໃນຍຸກດຽວກັນ ລັດທິຄອມມະນິດກໍກຳລັງເປັນທີ່ນິຍົມ ຄອມມະນິດສອນໃຫ້ແບ່ງປັນສິ່ງທີ່ເຮົາມີໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນ ຊຶ່ງມີຄວາມຄ້າຍຄືກັບຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູ ແຕ່ເປັນຫຍັງຄອມມ ະນິດຈຶ່ງລົ້ມເຫຼວ ກໍເພາະບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັນກັບພຣະເຈົ້າ ຜູ້ຊົງມີອຳນາດໃນການປ່ຽນແປງພວກເຂົາໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ການບໍ່ຢຶດເອົາສິ່ງຈອມປອມມາເປັນເທບພະເຈົ້າໃນຊີວິດຍັງບໍ່ພໍ ເຮົາຕ້ອງໄ ດ້ຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້ອີກດ້ວຍ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳທ່ານຜູ້ຟັງໃຫ້ສຶກສາໄດ້ຈາກບົດຮຽນທີ່ທາງລາຍການຍິນດີສົ່ງມາໃຫ້ທ່ານເຖິງບ້ານຟຣີ ເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ ຢ່າລືມຕິດຕາມລາ ຍການຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທີ່ເຮົາຈະມາສຶກສາພຣະບັນຍັດ 10 ປະການ ຂໍ້ທີ 2 ວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດອັນໃດ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍກາ ນຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິສສາກົນ AWR ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັ ບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈ ະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍຈະມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດກ່ຽວກັບລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຫຼື ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງທາງລາຍການຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍກ ານຂອງເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບເນາະ
ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road Singapore 298186 ສະກົດແບບນີ້ 798 T H O M P S O N R O A D S I N G A P O R E 298186 ຫຼື ອີເມວມາກໍໄດ້ທີ່ lao@awr.org lao@awr.org
ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີ ທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາແດ່ເດີ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແນ່ເດີ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າທ້າວສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ